ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລົງວັນທີ 24 ເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2020 ໃນລັດ New South Wales ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນລ່າສຸດກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານ ບາ ກາເຟ ແລະ ອື່ນ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ world wide web nsw gov au ຂີດທັບ covid ຂີ ດ 19 ຂີດທັບ latest ຂີດ news ຂີດ and ຂີດ update ຈຳນວນການເຕົ້າໂຮມກັນ ເຕົ້າໂຮມແຂກຄົນຢູ່ໃນເຮືອນໄດ້ 20 ຄົນ ແລະ 20 ຄົນສຳລັບສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ແຕ່ທາງການສາທາລະນະສຸກຢ່າງໜັກແໜ້ນສະເໜີໃຫ້ກຳນົດຜູ້ທີ່ມ າຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນໄດ້ 10 ຄົນເປັນຫຼັກ ທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການການລື່ນເລີງ ສຳລັບຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ບາ ແລະ ຄລັບ ສຳລັບຈອງທີ່ booking ແມ່ນສູງສຸດໄດ້ 10 ຄົນ ການບັນທຶກລາຍລະອຽດໂດຍ ທາງດິຈິໂຕຈຳຕ້ອງຖືກກະທຳໄວ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ການວິວາສົມລົດ ແລະ ກິດຈະການສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ ກິດຈະການໃນດ້ານສັງຄົມຂອງທຸລະກິດກໍມີກຳນົດເຖິງ 150 ຄົນ ໂດຍຂຶ້ນກັບກົດເກນ 1 ຄົນ ຕໍ່ແຕ່ 4 ຕາຕ ະລາງແມັດ ຊາປະນະກິດສົບ ແລະ ໂບດວັດວາອາຮາມ ມີກຳນົດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 100 ຄົນ ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມກິດຈະການສັງຄົມຕ້ອງມີແຜນການ COVID-19 Safe Plan ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ລາຍລະອຽດຂອງທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຮ່ ວມ ໃຫ້ເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ world wide web nsw gov au ຂີດທັບ covid ຂີດ 19 ຂີດ covid ຂີດ safe ຂີດ businesses ກິດຈະການສັງຄົມໃນດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ສຳລັບໃນສະຖານທີ່ເປີດກວ້າງ outdoor ທີ່ມີການຮັບໄດ້ 40 ພັນຄົນ ຖືກອະນຸຍາດໃ ຫ້ຮັບໄດ້ 25 ເປີເຊັນຂອງຄວາມສາມາດທີ່ຮັບເອົາໄດ້ໃນຍາມປົກກະຕິ ກິລາເດັກ ແລະ ຜູ້ເຕັມກະສຽນຂອງຊຸມຊົນເລີ່ມໄດ້ ສຳລັບລັດ South Australia ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ

ສາມາດເຂົ້າໄປຍັງ South Australia ໄດ້ໂດຍຕົງ ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມ ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງວາງແຜນການຈະເດີນທາງໄປຍັງ South Australia ໃຫ້ປະກອບໃບ Cross Border Travel Registration ເປັນເວລາລ່ວງໜ້າເປັນຢ່າງໜ້ອຍສາມມື້ຂອງການຈະເດີນທ າງ ໂດຍບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກໃສກໍຕາມແຕ່ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ world wide web